ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນປະເທດເຮືອນໃກ້ບ້ານຄຽງກັບປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມຍາກຊາກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະ ຖານະພາບນາການໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຟີຈີ ຍັງເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ໂດຍທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເຕືອນຟີຈີວ່າຄວນຕຽມເນື້ອຕຽມໂຕຮັບມືກັບຄົນທີ່ຈະເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຖືກພະຍາບານໂຕ ແລະ ຕາ ຍໄປຍ້ອນ ໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2021 ນີ້ ປະເທດຟີຈີຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ລະອຽດລະອໍ ກຳລັງສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ

ແລະ ຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊົດຊ່ວຍທ່ານ ຈົ່ງເຮັດນຳກັນໝົດ ທັງໝົດຈົ່ງຕໍ່ສູ້ວິກິດນຳກັນ ຈົ່ງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ວ່າຊັ້ນ ໃນນັ້ນ ນັ້ນເປັນການຊີ້ບອກອັນຊັດເຈນ ຄືຄົນຟີຈີຈຳຕ້ອງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິ ດ-19 ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະລົບລ້າງການແຜ່ລະບາດອັນກະຕວງບໍ່ໄດ້ຂອງຫວ່າງລ່າສຸດນີ້ ວິດີໂອການໂຄສະນາການຂອງລັດຖະບານຟີຈີ ບັດນີ້ ມີຂຶ້ນໃນໂຊຊຽວມີເດຍ ໂດຍມີຂໍ້ຄວ າມການໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈນຳຊາວບ້ານຕ່າງໆ ດັ່ງຕຳຫຼວດ ເລປາດ ລາບູກູ I want to assure you that if you have God at heart, you will come and get the jab, it is without a doubt. ກໍແຂນເສື້ອຂຶ້ນໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈແກ່ສາທາລະນະຊົນ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດຟີຈີສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ໂຄວິດ-19 ໄປຮອດໄປເຖິງຟີຈີໄດ້ເຖິງປີໜຶ່ງ ບັດນີ້ ປະເທດຟີຈີມີຄົນເ ປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດກັນເອງໃນຊຸມຊົນຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021 ພາຍຫຼັງທີ່ທະຫານຕ່າງໆລ່ວງລະເມີດກົດເກນການກັກແຍກໂຕເພື່ອສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໜ້າທີ່ຖານທັບເຮືອທີ່ນະຄອນຊູວາຂອງປະ ເທດຟີຈີ ລັດຖະບານຟີຈີໂຕ້ຕອບການລ່ວງລະເມີດນັ້ນ ໂດຍການຕັ້ງເຂດປິດລ້ອມໄວ້ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປມາໃນເມືອງໃຫຍ່ໆຕ່າງໆໃນຟີຈີ

ລັດຖະບານຟີຈີກຳລັງປະເຊີນກັບການຕິຕຽນຕ່າງໆ ຈາກສາທາລະນະຊົນ ສຳລັບການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ເຖິງເວລານີ້ ປາກົດວ່າຟີຈີອີງໃສ່ສິ່ງດຽວຄືໂຄງການການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ພົນລະ ເມືອງຟີຈີເກືອບ 50 ເປີເຊັນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍເຂັມໜຶ່ງ ໂດຍໃຊ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ແລະ ປະມານ 10 ເປີເຊັນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 2 ໄປແລ້ວ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສ່ ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຟີຈີມາຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃຫ້ສັນຍາຈະໃຫ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 AstraZeneca ແກ່ປະເທດຟີຈີ 1 ລ້ານເຂັມ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ນິວຊີແລ ນສົ່ງຄະນະການຊ່ວຍເຫຼືອການແພດໄປຊົດຊ່ວຍຟີຈີໃນການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບຄົນໃນປະເທດຟີຈີ ປາປົວນິວກີນີທີ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກໍມີຄວາມລຳບາກຍາກຊາໃນການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນ ແຕ່ສະຖານະການໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີບໍ່ຄືກັນກັບໃນປະເທດຟີຈີ ຄືວ່າໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີມີການ ລັງເລໃຈທີ່ຈະໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນີ້ກັບກາຍເປັນບັນຫາຂຶ້ນແລ້ວ Jonathan Pryke ຜູ້ອຳນວຍການ

ແລະ ອີກ 80,000 ເຂັມກຳລັງຈະໝົດອາຍຸໄປໃນເດືອນໜ້າ ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນດ້ານສື່ມວນຊົນແມ່ນວ່າ ໃນປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ຄົນທັງຫຼາຍພາກັນໄປໃຫ້ສັກຢຸກສັກຢາ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເອົາແທ້ເອົາວ່າ ຈົນບໍ່ມີຢາພຽງພໍທີ່ຈະສັກໃຫ້